ແຕ່ເມື່ອມາຖາມກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ເຮົາກິນໃນແຕ່ລະມື້ນັ້ນກໍໄດ້ແຕ່ຍິ້ມ ເພາະວ່າອາຫານເຫຼົ່ານີ້ມີໄຂມັນ ແປ້ງ ແລະ ເຂົ້າໜົມຫວານ ອາຫານປະເພດນີ້ເຖິງແມ່ນວ່າຈະກິນມື້ລະເລັກມື້ລະໜ້ອຍ ແຕ່ເມື່ອເຮົາ ກິນເຂົ້າໄປເລື້ອຍໆກໍຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຕຸ້ຍໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍວ່າອາຫານປະເພດໃດທ່ານສາມາດກິນຫຼາຍໆໄດ້ ແຕ່ວ່າບໍ່ຕຸ້ຍ ເຮົາມາເບິ່ງນຳກັນວ່າມີຫຍັງແດ່ ແຕ່ອື່ນໝົດ ເຮົາຈະມາເບິ່ງກ່ອນວ່າຮ່າ ງກາຍຂອງຄົນເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ ອາຫານທີ່ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຈັ່ງໃດ ອີກທັງການເຜົາຜານກໍແຕກຕ່າງກັນ ດ້ວຍເຫດນີ້ເຮົາ ຈຶ່ງຕ້ອງສຳຫຼວດເບິ່ງຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ ເຮົາບໍ່ຄວນຕາມໃຈປາກ ເພາະມັນຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຕົກເປັນທາດຂອງຄວາມຄິດ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກະເພາ ະຂອງເຮົາອີກ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ທ່ານທໍລະມານຕົວເອງ ກົງກັນຂ້າມ ເຮົາຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ຮັບສານອາຫານຢ່າງພຽງພໍ ດ້ວຍວິທີທີ່ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງວ່າຈະມີນ້ຳໜັກ ເກີນໄປ ທ່ານຜູ້ຟັງຢ່າລືມເດີວ່າ ເມື່ອໃດທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາສະສົມແຄລໍຣີໄວ້ຫຼາຍກວ່າ 3,500 ແຄລໍຣີແລ້ວ ກໍຈະຖືກປ່ຽນໄປເປັນໄຂມັນ ແລະ ເມື່ອບວກໄຂມັນຂອງເຮົາມີແລ້ວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນສູງເຖິງ 1 ເຖິງ 2 ກິໂ ລ ແລະ ຢ່າລືມອີກເດີວ່າເຄັດລັບຂອງການກິນແລ້ວບໍ່ຕຸ້ຍຈະເຮັດໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ນັ້ນ ກໍຄືການກິນອາຫານໃຫ້ພຽງພໍຕາມຮ່າງກາຍຂອງເຮົາທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ບໍ່ແມ່ນວ່າກິນອາຫານທີ່ຕາມໃຈຕົວເອງ ຫຼືວ່າຕ າມໃຈປາກ ວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳໜັກບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນ ກໍຄືໃຫ້ການກິນອາຫານຈຳພວກຜັກສົດ ຜັກໜຶ້ງ ຫຼື ຜັກລວກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ລະວັງຢ່າໃສ່ເຄື່ອງເທດ ຫຼືວ່ານ້ຳປຸງສະຫຼັດຫຼາຍເກີນໄປ ບໍ່ໃສ່ພືດທີ່ໃຫ້ສານອາຫາ ນຫຼາຍເຊັ່ນ ສາລີ ມັນ ເຜືອກ ຫຼື ໝາກອຶ ແລະ ແນ່ນອນ ໝາກໄມ້ສົດຊະນິດຕ່າງໆ ກິນຫຼາຍເທົ່າໃດກໍຍິ່ງດີ ໝາກໄມ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາອີ່ມ ແລະ ໄດ້ຄຸນຄ່າທາງອາຫານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີແຄລໍຣີໜ້ອຍລົງ ສ່ວນອາຫານທີ່ເ ຮົາບໍ່ຄວນກິນກໍໄດ້ແກ່ ອາຫານທີ່ຜ່ານການປ່ຽນແປງ ຫຼື ອາຫານສຳເລັດຮູບ ອາຫານທີ່ເຄັມ ຫຼື ຫວານ ອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຈະມີປະລິມານແຄລໍຣີສູງ ແລະ ກໍແພງ ບໍ່ມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານ ແລະ ເສັ້ນໃຍອາຫານກໍໜ້ອຍ ອາຫານຈຳພວກຊີ້ນສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງນົມມີຄຸນຄ່າອາຫານສູງ ມີໄຂມັນສູງ ແລະ ແຄລໍຣີສູງ ແຕ່ມີເສັ້ນໃຍໜ້ອຍ ຖ້າຈະໃຫ້ດີກໍຄວນດື່ມນ້ຳມື້ລະ 6 ເຖິງ 8 ຈອກ ສ່ວນເຄື່ອງດື່ມຊະນິດອື່ນໆ ເຊັ່ນ ນ້ຳອັດລົມ ເປັບຊີ ຫຼື ນ້ຳຫວານ ຄວນດື່ມເມື່ອມີໂອກາດພິເສດເທົ່ານັ້ນ ແລະ ນອກຈາກນີ້ຄວນອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍການຍ່າງຢ່າງຕ່ຳ 30 ນາທີ ຫຼື 1 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວທ່ານຈະມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ການອອກກຳລັງກາຍເປັນ ຢາວິເສດສຳລັບສຸຂະພາບຂອງເຮົາ ຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ ເປັນຂໍ້ທີ່ສຳຄັນອີກຂໍ້ໜຶ່ງ ນັ້ນກໍຄືເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈຸດອ່ອນຂອງຕົວເອງໃຫ້ໄດ້ ເມື່ອເຮົາກິນອັນໃດອັນໜຶ່ງແລ້ວເຊົາກິນບໍ່ໄດ້ ໂດຍສະເພາະເຂົ້າໜົມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົ າຕຸ້ຍ ແຕ່ຖ້າເຊົາບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ໃຫ້ພະຍາຍາມກິນໝາກໄມ້ສົດ ຫຼືວ່າໝາກໄມ້ແຫ້ງ ເປັນການທົດແທນກໍໄດ້ເນາະ ຫຼື ການເຮັດວຽກເຮັດງານ ຟັງເພງ ວັງ ຟັງວິທະຍຸກໍໄດ້ ສິ່ງສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ເຮົາຄວນບໍ່ລືມກໍຄື ພະລັງງານຄວາມເຊື່ອຈາກສາສະໜາ ເພາະການວາງໃຈໃນພະເຈົ້າ ແລະ ຍຶດໝັ້ນໃນຫຼັກສາສະໜານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ການປະພຶດຂອງເຮົາດີຂຶ້ນ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ເປັນເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ມີກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ ງທີ່ຈູງໃຈທີ່ພາເຮັດໃຫ້ທ່ານຕາມໃຈຕອງຕົວເອງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ບໍ່ມີສູດ ຫຼື ວິທີໃດທີ່ຈະປ້ອງກັນຄວາມບໍ່ຕຸ້ຍໃຫ້ໄດ້ 100% ດອກ ທຸກຢ່າງຂຶ້ນກັບຕົວເອງ ຖ້າເຮົາຕັ້ງໃຈປະຕິບັດແຕ່ວັນນີ້ເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມສຸກ ແ ລະ ການປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຄ່າຢາ ໃນຕອນທີ່ເຮົາບໍ່ສະບາຍເພາະການກິນຂອງເຮົາ ຫຼື ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄ່າແພດ ຄ່າໝໍໃນມື້ໜ້າ ຂ້າພະເຈົ້າວ່າມັນດີກວ່າແມ່ນບໍ່ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄືຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ກຳລັງໃຈ ຄ ວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ກຳລັງໃຈບໍ່ແມ່ນສຳລັບການກິນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາປະສົບຜົນສຳເລັດໃນດ້ານອື່ນໆຂອງຊີວິດອີກ ພະຄຳຄຳພີໄດ້ບອກອີກວ່າ ພີ່ນ້ອງທັງຫຼາຍຂອງເຮົາເອີຍ ແມ່ນຢູ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ຄິດວ່ າເຮົາຊະນະແລ້ວ ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮົາເຮັດແມ່ນ ລືມສິ່ງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ແລະ ບຸກຕົວເຕັມກຳລັງ ເພື່ອຈະໄປເຖິງສິ່ງຢູ່ຂ້າງໜ້າ ສະນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງແລ່ນບາກບັ່ນມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ຫຼັກໄຊ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ ແມ່ນແລ້ວທ່ ານຜູ້ຟັງ ລາງວັນຄືຄວາມສົມບູນ ຄວາມສຸກ ຫຼື ຄືສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນປາດຖະໜາ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ກຳລັງໃຈໃຫ້ແກ່ທຸກທ່ານ ແລະ ເຮົາຈະມາພົບກັນໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍລາທ່ານໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ທ່ານໄ ດ້ຍິນຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳປຶ້ມ ຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະ ພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທ ະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ

lao@awr.org lao@awr.org
ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂໍຊວນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານນຳກັນເລີຍ

ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ ທາງລາຍການຂອງເຮົາຢາກຟັງຄວ າມຄິດຄວາມເຫັນຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້

ຫຼືອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao at a w r o r g l a o at a w r o r g
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄຳສອນຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຂອງພະເຢຊູ ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ
ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ເຮົາມາພົບກັນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ກັບລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າມີເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ເປັນເລື່ອງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູທີ່ກ່າວໄວ້ເມື່ອ 2,000 ປີ ກ່ອນ ທີ່ຂັດກັບສະພາບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດເປັນຂ້າສອງເຈົ້າ ຫຼື ເປັນບ່າວສອງນາຍໄດ້ ເພາະຈະຊັງນາຍຜູ້ນີ້ ແລະ ໄປຮັກນາຍຜູ້ນັ້ນ ຫຼື ຈະຕິດພັນກັບນາຍຜູ້ນັ້ນ ແລະ ປະໝາດນາຍ ຜູ້ນີ້ ທ່ານຈະເປັນຂ້ອຍໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເປັນຂ້ອຍໃຊ້ຂອງເງິນຄຳພ້ອມກັນກໍບໍ່ໄດ້ ໃນຂໍ້ຄວາມນີ້ ພຣະເຢຊູກຳລັງບອກວ່າ ເຮົາມີນາຍໄດ້ພຽງຄົນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ຈະຢຽບເຮືອສອງແຄມກໍບໍ່ໄດ້ ຄືກັບສຸພາ ສິດທີ່ເວົ້າວ່າ ຢ່າຈັບປາສອງມື ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ໃຫ້ບົດຮຽນແກ່ເຮົາທຸກໆຄົນວ່າ ການຈະເຮັດຫຍັງຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ຕັ້ງໃຈເຮັດສິ່ງນັ້ນໃຫ້ສຳເລັດ ບໍ່ຄວນທໍ້ຖອຍງ່າຍໆ ເຮັດແບບນີ້ເທົ່ານັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງຈະ ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ ເຮົາມີເຈົ້ານາຍເທື່ອດຽວສອງຄົນ ໂດຍບໍ່ເລືອກເອົາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ ມີບົດຮຽນສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນນັກຮຽນນັກສຶກສາໃນຄຳສອນນີ້ຄື ຈະຫຼິ້ນ ຈະກິ ນ ແລະ ທ່ຽວມ່ວນຊື່ນໄປໃນໄລຍະການຮ່ຳຮຽນ ເວລາກຳລັງຮຽນຈະໄດ້ຫຼືບໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍບອກເລີຍວ່າ ບໍ່ໄດ້ ເພາະການຮຽນໜັງສືນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງມີສະມາທິ ຕ້ອງຕັ້ງໃຈ ແລະ ລວມທັງການທຸ່ມເທຫຼາຍຢ່າງ ທຸ ກເທື່ອທີ່ນັກຮຽນອອກໄປແຂ່ງຂັນໃນດ້ານວິຊາການໃນນອກແຂວງ ຫຼື ບາງເທື່ອກໍໄປຕ່າງປະເທດ ແລ້ວໄດ້ລາງວັນທີ 1 ຫຼື ລາງວັນທີ 2 ແລະ ລາງວັນອື່ນໆນັ້ນ ເມື່ອນັກຂ່າວຖາມເລື່ອງການຮ່ຳຮຽນຂອງພວກ ເຂົາ ນັກຮຽນເກັ່ງເກືອບທຸກຄົນຈະບອກວ່າ ການທີ່ຈະຮຽນໜັງສືໃຫ້ເກັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາຕ້ອງມີຄວາມດຸໝັ່ນ ແລະ ຕ້ອງມ່ວນຊື່ນໃນການຮ່ຳຮຽນ ຕ້ອງມີລະບຽບວິໄນ ມີກົດເກນ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ແລະ ບໍ່ເປັນຄົນມັ ກຫຼິ້ນມັກກິນໃນໄລຍະເວລາກຳລັງຮ່ຳຮຽນ ແລະ ເຮົາຈະປະສົບກັບຄວາມສຳເລັດໃນການສຶກສາ ນີ້ຄືບົດຮຽນສຳລັບນັກຮຽນນັກສຶກສາທຸກໆຄົນ ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ເວົ້າສຳລັບລາຍການນີ້ ກໍຢາກຈະຂໍແນະ ນຳວ່າ ການເປັນນັກສຶກສາ ເຮົາບໍ່ຄວນສົນໃຈກັບສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດໃຫ້ເຮົາ ການເປັນນັກສຶກສາ ເຮົາບໍ່ຄວນສົນໃຈກັບສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍການຮຽນຂອງເຮົາ ຖ້າເຮົາຢາກຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການ ສຶກສາ ເຮົາກໍຄວນຕັ້ງໃຈມຸ່ງໜ້າໄປຫາຈຸດໝາຍຂອງເຮົາ ຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມ ທຸ່ມເທເພື່ອຄວາມສຳເລັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຄາດຫວັງ ຖ້າທ່ານເລືອກເສັ້ນທາງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ ທ່ານກໍຈະປະສົບ ຜົນສຳເລັດຢ່າງແນ່ນອນ ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄົນອາດຈະຮຽນບໍ່ເກັ່ງ ແຕ່ຖ້າທ່ານມີຄວາມພຽນພະຍາຍາມ ອົດທົນຕໍ່ສູ້ ແລະ ມີລະບຽບວິໄນ ທ່ານກໍຈະສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຄາດຫວັງເອົ າໄວ້ ແຖມຊ້ຳບໍ່ໜຳ ຍັງໄດ້ອາຊີບທີ່ດີນຳອີກດ້ວຍ ກົງກັນຂ້າມກັບຄົນທີ່ຮຽນເກັ່ງ ແຕ່ມັກຫຼິ້ນມັກທ່ຽວ ບໍ່ສົນໃຈໃນການຮ່ຳຮຽນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຜົນທີ່ໄດ້ກໍຄື ບາງເທື່ອເສັງຜ່ານພຽງແຕ່ເອົາຕົວລອດເທົ່ານັ້ນ ຖ້າ ເປັນຄົນບໍ່ຕັ້ງໃຈໃນການຮຽນ ຫຼື ການງານແລ້ວ ຜົນທີ່ອອກມານັ້ນຈະບໍ່ເປັນທີ່ພໍໃຈຂອງພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຈ້າງໃຫ້ກໍເປັນໄດ້ ຫຼື ຖ້າຫາກເຮົາປະກອບອາຊີບສ່ວນຕົວ ກໍຈະບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ພຣະເຢຊູຈຶ່ງສອນວ່າ ເ ຮົາຈະເປັນຂ້າສອງເຈົ້າບ່າວສອງນາຍນັ້ນບໍ່ໄດ້ ຫຼື ຈະເຮັດດີ ແລະ ເຮັດຊົ່ວໄປພ້ອມໆກັນນັ້ນ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ຄືກັນ ຖ້າເຮົາເຮັດແບບນີ້ ເຮົາຈະມີຄວາມຂັດແຍ່ງຢູ່ໃນຕົວຂອງເຮົາເອງ ເຮົາຮັກຊັບສິນເງິນທອງໃ ນໂລກ ແລະ ບູຊາພຣະເຈົ້າໄປພ້ອມໆກັນນັ້ນ ມັນຈະເປັນເລື່ອງຍາກ ເພາະເຮົາຈະຮັກຜູ້ໜຶ່ງ ແລະ ຊັງອີກຜູ້ໜຶ່ງ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຕ້ອງຄິດໃຫ້ດີວ່າ ເຮົາຈະເລືອກເອົາອັນໃດ ທີ່ເຮົາຄິດວ່າເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຊີ ວິດຂອງເຮົາ ທ່ານຜູ້ຟັງ ນອກຈາກຄຳສອນເລື່ອງຂ້າສອງເຈົ້າບ່າວສອງນາຍແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງມີເລື່ອງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບທ່ານທີ່ຫ່ວງເຖິງສຸຂະພາບ ຫາກທ່ານຢາກຈະມີຮ່າງກາຍທີ່ແຂງແຮງ ບໍ່ເ ຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ທັງເປັນການປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນດ້ານສຸຂະພາບອີກພ້ອມ ແຕ່ຖ້າຫາກເປັນຄົນທີ່ຕິດນິໄສດື່ມເຫຼົ້າ ສູບຢາ ແລະ ມັກຫຼິ້ນມັກທ່ຽວ ການເຮັດແບບນີ້ຈະເປັນການທຳລາຍສຸຂະພາບ ພ້ອມທັງຈະເ ຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍເງິນເສຍທອງໄປຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການປະພຶດຕົນແບບນີ້ ແລະ ບາງເທື່ອມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍອະນາຄົດໄປອີກ ຖ້າເຮົາເລືອກການຮັກສາສຸຂະພາບ ບໍ່ກິນເຫຼົ້າ ບໍ່ສູບຢາ ແລະ ບໍ່ຫຼິ້ ນກິນຟຸມເຟືອຍ ທ່ານກໍບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງຫຼາຍໃນເລື່ອງສຸຂະພາບ ແລະ ຖ້າທ່ານຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ດີ ທ່ານກໍຈະມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ນີ້ແຫຼະຄືທາງເລືອກສອງທາງທີ່ດີ ແລະ ກະທາງທີ່ບໍ່ດີ ເຮົາມາຟັງ ຈຸດນີ້ນຳກັນ ຖ້າເຮົາເລືອກເອົາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ ແນ່ນອນອີກຝ່າຍໜຶ່ງກໍຈະຕ້ອງຊະນະ ແລະ ຖ້າເຮົາຍັງຮັກສາທັງສອງທາງອັນນີ້ເອົາໄວ້ ແນ່ນອນເຮົາຈະຕ້ອງມີບັນຫາຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະນຳເຮົາມາ ເພາະເ ຫດນີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ຊັບສົມບັດທີ່ມີຄ່າທີ່ສຸດທີ່ມະນຸດເຮົານຳຕິດໂຕໄປໃນສະຫວັນນັ້ນກໍຄື ອຸປະນິໄສທີ່ດີງາມ ນີ້ເປັນສິ່ງດຽວທີ່ພວກເຮົາສາມາດນຳຂຶ້ນໄປສະຫວັນໄດ້ ຊັບສົມບັດຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາພະຍາຍາມຫາ ແລະ ສະສົມໄວ້ໃນໂລກນີ້ ບໍ່ສາມາດນຳຂຶ້ນໄປສູ່ສະຫວັນໄດ້ ມີນິທານເລື່ອງໜຶ່ງ ຊຶ່ງຜູ້ຂຽນແມ່ນລີໂອ ຕອສຕອຍ ເພິ່ນເປັນນັກຂຽນຂ່າວທີ່ປະເທດຣັດເຊຍ ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບຊາຍຄົນໜຶ່ງ ຊຶ່ງມີໂອກາດເປັນ ຜູ້ຮັບເອົາດິນຕອນໜຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນທີ່ດິນທີ່ກວ້າງພໍສົມຄວນ ໂດຍທີ່ເຂົາຕ້ອງຂີດເສັ້ນແບ່ງເຂດແດນ ຊຶ່ງເຂົາໃຫ້ເວລາໜຶ່ງມື້ເທົ່ານັ້ນໃນການແບ່ງເຂດແດນ ເຂົາຈະຂີດເອົາກວ້າງປານໃດກໍໄດ້ ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ມີຈິ ດໃຈທີ່ໂລບມາກໂລພາ ເຂົາແລ່ນຂີດເສັ້ນກວ້າງຫຼາຍ ເພື່ອພະຍາຍາມຂີດເສັ້ນແດນນັ້ນໃຫ້ກວ້າງເທົ່າທີ່ລາວຈະຂີດໄດ້ ລາວແລ່ນໂດຍບໍ່ຍອມເຊົາເມື່ອຍ ລາວແລ່ນຈົນລາວໝົດແຮງ ເພາະຄວາມເມື່ອຍລ າວກໍເລີຍຫົວໃຈວາຍຕາຍ ເຂດແດນທີ່ເຂົາຂີດນັ້ນກວ້າງຫຼາຍ ແຕ່ສຸດທ້າຍລາວບໍ່ໄດ້ຕາມທີ່ລາວຕ້ອງການ ລາວໄດ້ແຕ່ດິນຕອນນ້ອຍໆ ພຽງແຕ່ຫຼຸມຝັງສົບຂອງລາວເທົ່ານັ້ນ ລາວໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ ດິນຕອນທີ່ ລາວຕ້ອງການນັ້ນກວ້າງເທົ່າກັບຂຸມຝັງສົບຂອງລາວເທົ່ານັ້ນແຫຼະ ເພາະສະນັ້ນ ຊັບສົມບັດທີ່ມີຄ່າທີ່ສຸດກໍຄືຊີວິດທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ ຄືຊີວິດນິລັນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາທຸກຄົນ ພຣະອົງປະທານຄວາມຄິດທີ່ເປັ ນເສລີ ແລະ ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສຸກທີ່ເປັນນິລັນ ພຣະເຈົ້າຢາກຈະໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສຸກໃນໂລກນີ້ເມື່ອຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວິດຢູ່ກັບພຣະອົງໃນສ ະຫວັນເຊັ່ນດຽວກັນ ເພາະສະນັ້ນ ສິ່ງທີ່ເຮົາເລືອກທີ່ຈະເອົາເປັນໜຶ່ງໃນໂລກນີ້ ຈະບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງເມື່ອພວກເຮົາຂຶ້ນໄປສູ່ສະຫວັນ ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາເລືອກການປະພຶດໃນສິ່ງທີ່ດີໆ ມີຈິດໃຈດີ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ແຫຼະຈະຕິດໂຕທ່ານເມືອສູ່ສະຫວັນ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກພວກເຮົາທຸ່ມເທເຫື່ອແຮງ ຊີວິດ ສຸຂະພາບ ແລະ ການກະທຳທີ່ຜິດຕໍ່ການເປັນຄົນດີ ສຳລັບຊັບສົມບັດໃນໂລກນີ້ແລ້ວ ພວກເຮົາຈະປະສົບແຕ່ຄວາມທຸກໃນຊີ ວິດ ແຕ່ຖ້າເຮົາເລືອກທາງຂອງພຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງເປັນທາງແຫ່ງຄວາມດີ ທ່ານກໍຈະມີຄວາມສຸກຢູ່ໃນສະຫວັນ ສຳລັບມື້ນີ້ ລາຍການຂອງພວກເຮົາກໍຈົບລົງແລ້ວ ພວກເຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ໃນເທື່ອໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄຳວ່າສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຂອງພະເຈົ້າໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາ ຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR

ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມຮັບຟັງໃ ນລາຍການຄັ້ງໜ້າເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະພ້ອມກັນນັ້ນລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍກ ານຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມ ຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆນີ້ເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນກັບມາແດ່
ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ແລະຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ